بسم الله الرحمٰن الرحيم. اڄ اسان سورة مؤمنون پڙهون پيا ان جو سنڌي ۾ ترجمو ڪرڻ جي ڪوشش ڪيون پيا ته سمجهه ۾ اچي ڳالهه ته ڇا آهي هن ۾ هڪ سؤ ارڙهن آيتون آهن ۽ پهريون يارهن آيتون جيڪي آهن هن سورت جون انهن ۾ ذڪر ٿيو قد افلح المؤمنون فلاح پائڻ وارا، ڪاميابي حاصل ڪرڻ وارا، ڇوٽڪاري حاصل ڪرڻ وارا، جنت جا وارث جيڪي آهن سي ههڙي قسم جا مؤمن آهن ههڙا هيئن ڪندا هيئن ڪندا هيئن ڪندا اهي تفصيل جي ڳالهه ٿي وئي ان کان پوء الله تعالٰي آيت نمبر ٻارهين کان وٺي آيت نمبر سمجهو سورهين تائين يا ڪيسي تائين ٻڌايو ته ڪهڙي نموني سان ٻار پرورش ٿو پائي پنهنجي ماء جي پيٽ منجهه ۽ مختلف ڊولپمينٽس منجهان اسٽيجز منجهان گذري ٿو جيڪو هڪڙي قطري مني جي کان ان کان پوء فلاڻي ٿو ٿئي ائين ٿو ٿئي ائين ٿو ٿئي ان کان پوء

ته ههڙي نموني سان آسمان ٺاهياسون، پوء ائين پاڻي ٿا موڪليون، پوء ههڙي نموني سان توهان جا باغ بستان هي ٿا ٺهن، ان منجهان کائو ٿا پيو ٿا، هي ٿو ٿئي، پوء پنهنجي توهان کي جيڪي ڍور انعام ڏنا، پنهنجو مينهون، ڍڳيون، ٻڪريون، رڍون، پنهنجو اٺ، ان منجهان توهان کائو ٿا پيو ٿا، انهن جي کير ٿا پيو وغيره هي سڀ ڳالهيون هن ۾ اچي ويون هليون. ان کان پوء ٿيو ته پوء توهان جي لاء سواريون ڪيونسون جانورن منجهه ۽ توهان جي لاء ٻيڙي ٺاهي سون پوء ٻيڙي جي ذڪر ۾ پوء حضرت نوح عليه السلام جو ذڪر آيو پاڻ ڪجهه پڙهيو سون پر پوء ڳالهه اڌ ۾ رهجي وئي هاڻي ورائي ان کي ڳالهه کي پڙهون ٿا ته علي الفلڪ تحملون کان پوء ولقد ارسلنا نوحا الي قومه

انهن سان ڪهڙي نموني سان سلوڪ ڪافرن ٿي ڪيو انهن سڀني پيغمبرن سان پوء وري مؤمنن جو ذڪر ايندو ستونجاهه آيت کان وٺي ايڪهٺ آيت تائين مؤمن جهڙي نموني سان شروع ۾ سورت جي هيو ته اهڙي نموني سان هتي وري اها ڳالهه ٿيندي انهي کان پوء جيڪي ڊائلاگ جيڪي ٿيندا ڪافرن سان ته هيئن ڀلا هي آهي هيئن آهي ڇا آهي ڪير آهي خلقڻ وارو ڪير آهي هو چوندا ته هيئن آهي فلاڻو آهي پوء اهڙي نموني سان يعني سورت هلندي ڊيولپ ٿيندي هاڻي پاڻ وري ٿا پڙهون انشاء الله سورت پنهنجو حصو جيڪو حضرت نوح عليه السلام جو ذڪر ٿو اچي هن ۾ ولقد ارسلنا نوحا الي قومه

ما هذا الا بشر مثلکم هي توهان جهڙو ئي ماڻهو آهي جهڙي اسان وانگي کائي ٿو پيئي ٿو اسان وانگي گهمي ٿو ڦري ٿو اسان وانگي سڄو ڪم ڪري ٿو يريد ان يتفضل عليڪم هي پاڻ ئي پاڻ کي توهان تي معتبر ٿو ڪرڻ چاهي يعني هي پاڻ کي وڏو ٿو ڪرڻ چاهي ايگزالٽ ٿو ڪرڻ چاهي يعني فضيلت ٿو چاهي توهان کان وڌيڪ حالانڪه جيئن عرض ڪيو ته ڪپڙا ڦاٽا پيا جتي لڀيس ڪونه ٿي، وار وکريا پيا اٿس، هي حالت هن جي ڏسو ۽ هي ڪهڙو ڪهڙي قسم جو ماڻهو آهي، ڇا آهي ڪهڙو آهي ۽ اسان امير هيڏا وڏي دولت وارا، هيڏيون اسان جون دولتون، هيڏا اسان جا ماڻهو، هيڏا اسان نوڪر چاڪر، هيڏا اسان جون محل ماڙيون، هي هو ۽ هي وري اسان کي چيو ته منهنجي آئون توهان کان وڌيڪ فضيلت وارو آهيان، منهنجي پويان هلو، هاڻي اسين هن جي پويان ڪيئن هلنداسون، هلي ڀلي هي پوء اها ڳالهه هتي يريد ان يتفضل عليڪم هي توهان چاهي ٿو توهان سان فضيلت حاصل ڪري توهان کي معتبر ٿئي ولو شاء الله لانزل ملائڪة جيڪڏهن چاهي ته ملائڪ بعد اچي فرشتو اچي هوند اينجل اچي هوند هن سان گڏجي يا پاڻ ئي اچي اينجل اسان کي جي ٻڌائي الله کان ڀئي آئون آيو آهيان فرشتو الله جو يا ته ائين سڌا ٿي هلو پر هي ته فرشتو ڪونهي هي ته ماڻهو آهي اسان جهڙو پوء انهي تي ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين اسان جيڪي اڳيان آبا ڏاڏا گذري چڪا اهڙي جٺ اسان ڪونه ڏٺي جو ڪو ماڻهو اچي ڪپڙن ڦاٽلن وارو ۽ اسان کي چوي ته ڀئي هتئين سڌا ٿي هلو ۽ هتان ٿي هڏ الله جو عذاب اچڻ وارو آهي هي ٿيڻ وارو هيئن ٿيڻ وارو اسان کي ويٺو رڳو ڊيڄاري ٿو اسين انهي ڊڄ ڊپ ۾ ڪونه ٿا پئون سمجهو اسان هن جي پويان ڪونه ٿا لڳون هلي هلي ان هو الا رجل به جنة هي جي جيڪو آهي تنهن کي جن آهي هي چريو آهي پاڳل آهي هن هن کي هن تي هلنداسون ڪونهي پويان فتربصوا به حتيٰ حين پوء انتظار ڪريو ڪنهن وقت تائين ڪنهن مدت تائين يعني جيستائين هي مري وڃي هليو يا جيڪو هن تي ڪجهه ٿئي يا ڇا ڪجهه ٿئي سمجهو تيستائين ڀلي ترسو يا صبر ڪريو هن تربصوا انتظار ڪريو ته هن تي ڇا ٿو وهي واپري هي جيڪو آهي هينئر وڏيون وڏيون ڳالهيون ٿو ڪري پر ڏسون ته ڇا ٿو ٿئي قال رب انصرني پوء ان پيغمبر جيڪو به هو هي ته هتي قصو هلي پيو نوح عليه السلام جو پوء اهو ڪري ٿو چئي ٿو ته رب انصرني بما ڪذبون جيڪو الله تعاليٰ کي عرض ڪيائين ته يا رب هي منهنجي هاڻي مدد ڪر جو هنن مونکي ڪوڙو ڪيو آهي هاڻ هتي به ائين ۽ پوء وري سورة نوح ۾ به ائين ٿو چوي ته هتي ٻين هنڌ به ته هاڻي مون کي ڪوڙو ڪيائون جڏهن ڪوڙو پيغمبر کي ڪري نو سؤ پنجاهه سال هن پنهنجو هن جي پويان تبليغ ڪئي هي ڪئي ڳالهه ڪئي سڌي پر هو هن کي مارين وري جٺ ڪن وري هي ڪن هو ڪن کڻي وڃن وري هن کي گهڻو ستايائون پوء نيٺ آخر ۾ هي لفظ چيائين ان کان پوء الله تعاليٰ هن کي فرمايو ته فاوحينا اليه ته اسان هن ڏانهن وحي ڪئيسون ته ان اصنع الفلڪ باعيننا اسان جي اکين جي اڳيان تون اها ٻيڙي ٺاهه. هاڻي ٻيڙي ان لحاظ کان انسان ذات ۾ پهريون ماڻهو هو جنهن حضرت نوح عليه السلام الائي ڪڏهن ٿيو ڪيترا هزار سال اڳ جي ڳالهه آهي الله پاڪ کي خبر آهي ته ڪيترا جنريشن وچ ۾ گذري ويا هليا حضرت ابراهيم جو وري ٿورو هسٽاريڪل ٿئي ٿو چار هزار سال ٿي ويا حضرت نوح عليه السلام انهيء حساب سان ڇهه هزار سال ٿي ويا يا ڪيترو وقت پر پوء خدا کي خبر آهي ته ان کان ڪيترو وقت اڳ هو يا ڇا هو پر هي پهريون ماڻهو هو جنهن ٻيڙي ٺاهي ٻيڙي اهڙي نموني سان ٺاهيائين جهڙي الله تعاليٰ ان کي فرمايو پنهنجي وحي جي طرف جبرائيل عليه السلام موڪليائين ته هن کي سيکار ته هيئن ٻيڙي ٺاهي انسان کي الله تعاليٰ پاڻ ٺاهي ڏياري سگهي ٿو مطلب جيڪڏهن چاهي ته پر هاڻي انسان کي سڀ ڪم پنهنجي هٿ سان ڪرڻا پون ٿا نه اسان کي پنهنجي پيرن تي هلڻو اٿو الله تعاليٰ اسان جي پاران ڪونه ٿو هلي اسان جي پاران ڪونه ٿو کائي اسان جي پاران ڪونه ٿو گهمي اسان جي پاران ڪونه ٿو سمهي ان ڪري سڀ ڪم ڪم اسان کي پنهنجا پاڻ ڪرڻا آهن ان ڪري سيکاري ٿو الله تعاليٰ ته هيئن ڪريو هيئن ڪريو ٽيلرنگ جيڪا آهي سا حضرت ادريس عليه السلام کي سيکاريائين خياطي جيڪا ڪپڙا سبجن ڪهڙي نموني سان سببا هي ڪبا هو ڪبا ۽ ٻيون گهڻيون ڳالهيون

پنهنجي ان تي پاڻي تي ڪيئن ٿي ڀئي ترندي ٿي وڃي بس آرام سان تهڙي نموني سان تون ٻيڙي ٺاهه بدخ وانگي ٺاهه جو وچ ۾ اهڙي نموني هجي اڳيان هن جي هيئن هجي ۽ پويان هن جي هيئن هجي اهڙي جيئن بدخ جي جانور جيڪو پاڻي تي هلي ٿو پنهنجي آرام سان مٿو مٿي ڪيو پيو هلي خبر ئي ڪونه ٿي پئي ته هلي پيو ڪي ويٺو آهي سمجهو. اهڙي نموني سان تون ٺاهه، پوء اسان توکي سيکاريون ٿا. پوء باعيننا اسان جي اکين جي اڳيان ۽ ووحينا اسان جي وحي جي حضرت جبرئيل عليه السلام سيکاريندو توکي ته ڪهڙي نموني سان تون تون ٺاهه. فاذا جاء امرنا پوء جڏهن اسان جو وعدو، حڪم، اچي وڃي هليو، وفار التنور، تنور جيڪو آهي سو پاڻيء ۾ ڦاٽي يعني هن ۾ باهه ٻاربي آهي، ماني پچائبي آهي، دنبو پچائبو آهي ڇا تنور ۾ جيڪو ملڪن ۾ هوندو آهي، ٻين ۾ پاڻ وٽ به آهن پٺاڻ ڪندا آهن يا مانيون ٺاهڻ وارا هوٽلن ۾ تنور ۾ ٺاهيندا آهن، پنهنجي ٻهراڙي ۾ ڪونهي پنهنجي شهرن ۾. پر ٻيا ٻيون قومون جيڪي آهن انهن وٽ تنور هو پاڻ وري چيو تندور چئي چيس چو چوندا آهيون يا تنور چئو ته عربي ۾ لفظ تنور جو وفار اچڻ ان مان پاڻي ڦاٽي نڪرندو يعني هيٺان کان زمين جيڪا پاڻي اڇليندي مٿان آسمان مان پاڻي بارش جو پوندو ٻئي پاڻي جي گڏبا تنهن مهل پوء اهو سيلاب ٿيندو جيڪو هيڏو وڏو جنهن مهل حضرت نوح عليه السلام جي ڪشتي هو نڪرندي هلندي وفار التنور فاسلڪ فاسلڪ فيها من ڪل زوجين اثنين پوء ان منجه پوء کڻي هل انهي ۾ هر شيء مان جوڙا ٻه ٻه ڪل زوجين ڪل زوجين اثنين ٻه ٻه ٻه ٻه جوڙا کڻي هل واهلڪ الا ۽ تنهنجو خاندان به اهلڪ تنهنجو خاندان يعني تنهنجي زال هڪڙي زال جي عرض ڪيو سون هڪڙي زال ساڻس مؤمنن مان هلندي ۽ هڪڙي زال پوئتي رهجي ويندي ٻه هيون زالون هن جون جو پوء اها پوئتي رهجي ويندي. انهيء سورة تحريم ۾ ذڪر آهي ته هوء ڪانه آئي يا هوء مؤمن نه هئي ۽ پنهنجو سورة هود ۾ انهيء پٽ جو ذڪر آهي ڪنعان جو جيڪو پهريون پٽ هوس وڏو پٽ هو انهيء چيو آئون پنهنجو جبل تي چڙهي ويندس ۽ بس بچي ويندس مون کي طوفان ڪجهه ڪونه ڪندو پوء الله تعاليٰ فرمايو ته اڄ الله کان سواء ٻيو ڪو بچائڻ وارو ڪونهي جبل وبل تي تون بچندين ڪونه پوء سورة هود ۾ آيو

جڏهن ان جو مطلب ته ان لحاظ کان پاليٽيڪل ليول تي ڄڻ اهڙو هو باقي هاڻ ٻيو ته الله تعاليٰ خيانت ڪونه ڪندو پيغمبرن جي زالن منجهه مطلب ته هو خائن انهي معنيٰ ۾ ڪونه هيون پر مطلب ته پاليٽيڪلي شي واز مور يونو لينٽ ٽوورڊس هر پيپل رادر دين دس هسبنڊ آف هرس پوء الله تعاليٰ چيو ته پنهنجو زوجين سڀ کڻي هل و اهلڪ تنهنجو اهل جيڪو آهي الا من سبق عليه القول منهم سواء انهن جي جن تي پهرين قول جيڪو آهي سو لکجي چڪو آهي يعني تنهنجو پٽ ۽ تنهنجي زال ڪونه چڙهندا ۽ اهي ڀلي پوئتي رهجي وڃن ان جي ولا وري فرمائي هتي هتي هي فرمائي ٿو ته ولا تخاطبني في الذين ظلموا پوء جيڪي ظلم پاڻ تي ڪن ٿا يعني هو پنهنجو شرڪ ٿا ڪن ۽ ٻي قومن سان گڏ رهن ٿا تنهنجي پوئواري نٿا تنهنجي اتباعت نٿا ڪن ته پوء انهن جي متعلق تون مون کي نه چئجان

انهي جو شڪر رب پاڪ جو، الله جو، جنهن اسان کي نجات ڏني هن قوم ظالمن جي قوم منجهان. اهو مطلب ته ٻيڙي جڏهن هلڻ شروع ٿئي تڏهن ائين چئو. وقل رب انزلني منزلا مبارڪا ٻي دعا ڄڻ هيء حضرت نوح عليه السلام جي تمام سهڻي دعا آهي ماڻهو جڏهن سفر ۾ نڪري ته هي ٻئي ڳالهيون پهرين پهرين ظالمن مان نڪرڻ جي دعا ان کان پوء هي ٻي جيڪا ته منهنجي منزل تي ڪجان يعني جتي ڊيسٽينيشن هجي مون کي جتي رهڻو هجي اها مبارڪ ڪجان برڪت واري ڪجان ڀلائي واري ڪجان پوء هي جيڪا وڃي جبل جودي جيڪو آهي ارارت مائونٽنس آهن پنهنجي هن ترڪي جي علائقي ۾ عراق جي مٿان عراق جي جيڪو رستو ٿو وڃي ترڪي ڏانهن موصل کان لنگهندو نينوا کان لنگهندو اتي ان کان مٿي جبل آهن پهاڙ ارارت جا مٿي هن انهيء ارارت جي مائونٽن رينج آهي، جيئن هماليه چئجي ٿو، تيئن وري چوٽي جيڪا آهي اها جودي آهي. جودي جو لفظ قرآن جو لفظ آهي ۽ ارارت جو لفظ تورات جو لفظ آهي. ٻئي لفظ صحيح آهن، مطلب هڪ ٻئي سان انهن جي ڪا ڪنفرنٽيشن ڪونهي، ڪو هڪ ٻئي جي خلاف ڪونهن. هو مائونٽن رينج آهي سڄي، جيئن چئجي هماليه ۽ هو جو چون فلاڻو ايوريسٽ يا ڪي ٽو يا فلاڻي پهاڙي جيڪا چوٽي آهي، ته چوٽي جيڪا آهي جودي آهي جتي جبل الجودي جودي معنيٰ ڪر گودي ڪودي ڪردي ڪردي جيڪي قوم آهن ابتدائن اهو عبدالماجد دريا آبادي صاحب پنهنجو اهو پنهنجي تفسير ۾ اهڙي قسم جو خيال ڏيکاريو ٿي سگهي ٿو ان جي معنيٰ اها هجي پر رب کي خبر آهي پوء ڪودي يا ڪردي يا جردي گردي اهو معنيٰ اها

وانت خير المنزلين ۽ تون جيڪو آهين سو سٺو لاهيندڙ آهين منزل ماڻهو لهي پنهنجو سفر جو وڃي پيو قافلو ته اتي اچي بار لاهي پنهنجو اتي ويهندو اها ٿيندي منزل منزلين جتي تون سٺين منزلن منجهان آهين.

ته ڪيترو صبر آهي ڪيترو ايمان آهي ماڻهو منجه اهو اسين امتحان وٺون ٿا هر هڪ قوم جو حضرت نوح جو امتحان ورتوسون يا حضرت نوح جي قوم جو امتحان ورتوسون ٻين قومن جو ته اسين امتحان وٺڻ وارا پرک ڪندڙ پرکيندڙ آهيون اسين مبتلين ابتلا

هن جو پٽ هن جو ڀاء حام ۽ هن جو يافث انهن ٽن منجهان وري قومون اڀريون وري ماڻهو ججها ٿيا وري ڪو ٻيا ٻيون قومون آيون انهن کي چئجي ٿو ٻيو خدا کي الله تعالي ٻئي هنڌ فرمايو قرآن ۾ ته نوح ۽ عاد جي وچ ۾ ڪيترا جنريشنز گذري ويا اها خدا کان سواء ٻئي ڪنهن کي خبر نه آهي يعني مون کي خبر آهي ته ڪيترا پر ڪو هسٽاريڪل ايويڊنس ڪو هورينس ڪو هي نشان وشان ڪنهن قوم جو ڪونهي سواء ان جي جو نالو آهي نوح جو ان کان پوء هود عليه السلام جو نالو مطلب ته اهڙي نموني سان اچي ٿو پر ٻيو ڪيتريون جنريشنس ٿي ويا ڪيتريون ڳالهيون ٿيون ان جي خدا کي خبر آهي ان ڪري پوء اسانجي اصحاب نبي جا جيڪي هئا تن چيو جيڪي انساب ٻڌائڻ وارا آهن نسبن جو سلسلو کڻي ٻڌائيندا آهن هي سي ڪوڙا آهن مطلب ته هڪڙو رڳو تخمينو آهي هڪڙو ظن آهي هڪڙو خيال آهي ڪنجيڪچر آهي ته هي هي هي هي جنريشنس هئا پر وچ ۾ ڪيترا جنريشنس گذري ويا هليا انهي ڪري حساب ڪونه ڪبو ته هي فلاڻا فلاڻا فلاڻا جيئن تورات وارن اسڪالرس جيڪي يهودين آهن انهن ٺاهي سڄو ته هيترا ماڻهو فلاڻا سال هيترا رهيو فلاڻو هيترا سال فلاڻو هيترا سال زنده رهيو ۽ هيتري وري ٻيو ان جو اولاد ٿيو

هو نالو ڪونهي ڪو، نه ڪو عاد قوم جو نالو آهي، نه ڪو ثمود جو، نه ڪو شعيب جو، يا مطلب ته ٻيون جيڪي قومون گذري ويون ان جو نالو هن پيراگراف ۾ هن آيتن منجهه ڪونهي پر هڪڙي ائين جنرل هن ۾ ته ڪيترا موڪلياسون پيغمبر پوء انهن هينئن ههڙو هڪڙو پيغام پهچايو پر هن جي قوم جيڪو آهي سو انهن کي ههڙي نموني سان رجيڪٽ ڪيو اها ڄڻ آٿت آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم کي ته هي جو توکي رجيڪٽ پيا ڪن مڪي جا قريشي جيڪي قريش جيڪي آهن قريشي قريش جيڪي آهن ريجيڪٽ ٿا ڪن توکي ته مڙئي خير آهي هن کان اڳ ۾ گهڻن ئي اڳ ۾ ريجيڪٽ ڪيو ٻين پيغمبرن کي تون پهريون ڪونه آهين جنهن سان اهڙي جٺ پئي ٿئي جنهن سان اهڙو مطلب ته ورتاء ٿئي پيو تون پهريون نه آهين تنهن ڪري انهي ڳالهه تي تون صبر ڪر ۽ اسان کي ڪجهه ڪرڻو آهي جيڪو سو اسين ڪري رهنداسون امت محمد صلي الله عليه وسلم پيدا ٿيندي انشاء الله العظيم ۽ اها وڌندي ۽

آخرت جي لقاء کي ڪوڙ ٿي چيائون چي اسين وري پيدا ڪونه ٿيندا مر به مئاسون ڇٽاسون بس پوء ختم ٿي وئي ڳالهه مٽي ۽ هڏا ٿي وينداسون هليا ۽ وري نه اٿنداسون هي دهر اسان کي ختم ٿي ڪري مطلب اهو هڪڙو خيال ايئن ڪونه اڄ ماڊرن ماڻهو جيڪو آهي سمجهي ٿو ها ها سائين پراڻا ماڻهو جيڪي آهي سي بيوقوف هئا ۽ پنهنجو ان کي عقل هو ڪونه اسين جيڪي آهيون سو ماڊرن ماڻهو اسان کي وڏو عقل آهي اسين انٽيليجنٽ انٽيليڪچوئل قسم جا ماڻهو آهيون، اسين ڪٿي ٿا مڃون ته ڪو وري اٿنداسون. نه اهو علم جو اهو خيال جيڪو هو سو هو پراڻيون قومون جنريشن ٿائوزنڊس آف يئرس اڳي اهو ئي ساڳيو اعتراض ٿي ڪيائون ته اسان دهر جيڪو آهي سو وقت جيڪو آهي سو اسان کي ماري ٿو ان کان پوء اسين اٿنداسون ڪونه بس مئاسون ڇٽاسون ڳالهه ختم آهي.

پر مينٽل انٽيليڪچوئل ڊيولپمينٽ جيڪا آهي سا توهان جي رڪجي وئي، هزارين سال اڳ ۾ ماڻهو توهان وانگي ئي انٽيليڪچوئل ها، توهان کان وڌيڪ انٽيليڪچوئل هئا، سوچ سمجهه وارا، خيال وارا، فڪر وارا ماڻهو هئا، پر ڪافر به هئا ته اسان جي زماني وانگي جي ڪافرن وانگي ۽ اسان جي زماني وانگي مسلمان مؤمنن وانگي اوڙا به ڪي هئا پر ٿورا هئا جو اهڙي نموني سان قصو ٿي هلي.

اترفناهم في الحيات الدنيا ما هذا الا بشر انهن کي ائين ٿي چيو هو جيڪو وقال الملأ ائين ٿي چيو جيڪي سردار تن ڇا ٿي چيو هاڻي اهو لفظ هاڻي ٿو چئي ته ما هذا الا بشر مثلڪم هي ناهي سواء انهيء جي توهان وانگي هڪڙو ماڻهو آهي، هي پيغمبر ٿو پاڻ کي سڏائي، سڏائي جيڪو سو توهان وانگي ماڻهو آهي، ياڪل مما تاڪلون، هو ائين کائي ٿو جيئن تهين ٿا کائو، تيئن هي به کائي ٿو، معنيٰ کائي ٿو ته وري پوء ڪاڪوس ۾ به وڃي ٿو، وري هي ڳالهيون سڀ جيڪي انهيء سان کائڻ سان تعلق رکن ٿيون، هاڻي هي پاڻ کي ٿو پيغمبر سڏائي، هو اسان جهڙو ئي آهي، توهان جهڙو ئي آهي، کائي ٿو پيئي ٿو، ڪانو ياڪلان، حضرت عيسيٰ عليه السلام، حضرت مريم عليها السلام،

بشرا مثلکم توهان جي توهان وانگي جيڪي ماڻهو آهن تن جي توهان اطاعت ڪندؤ ته انڪم اذا لخاسرون پوء توهان خساري وارا ٽوٽي وارا نقصان وارا ٿيندؤ توهان نقصان ۾ ههڙن ماڻهن جي پويان ڇا لاء ٿا لڳو هنن جي پويان لڳڻ جي ضرورت نه آهي پيغمبرن جي پويان لڳڻ جي ايئن پاڻ ڪنهن هڪ ٻئي کي سردار جيڪي معتبر جيڪي پاڻ کي سمجهندا هئا تن ڪيئن ٿي چيو هڪ ٻئي کي ٻين ماڻهن کي

ان عظاما انڪم مخرجون ته تئين وري به اٿندؤ وري ٻاهر نڪرندؤ هيهات هيهات لما توعدون جو پراهون آهي پراهون آهي ڏور آهي اهو جيڪو وعدو هي ڪري ٿو توهان سان يا هي واعدو ٿا ڪن جيڪي سو اهو پري آهي يعني هي واعدو جيڪو آهي سو اهو ڪوڙو آهي ۽ انهي ڳالهه تي نه پئو ۽ هي مڙئي ويٺا آهي اهو ڪوڙ ڪن جا هيهات هيهات لما توعدون هي جيڪو اهو پري آهي پري آهي جنهن جو توهان کي واعدو ٿيو آهي يعني اهو جيڪو جيڪو توهان واعدو ڪيو ويو آهي هي پيسو فارم آهي توعدون توهان سان جيڪو واعدو ڪيو ويو آهي هاڻي هي آهي انٽيليڪچوئل جيڪا ڳالهه ان هي الا حياتنا الدنيا هي دنيا جي حياتي آهي جيڪا اسان کي ملي آهي وقت آهي اسين ڄام ڄاپياسون وڏا ٿياسون مري وينداسون مڙئي خير آهي هي هڪڙي ڄڻو سلسلو آهي اهو هلي پيو هي انٽيليڪچوئل ليول جي ڳالهه آهي تمام مطلب ته پراڻا ٿائوزنڊس آف ايئرس اڳي

علي الله کذبا وما نحن له بمؤمنين لا حول ولا چي ته هي جيڪو ماڻهو آهي يعني پيغمبر جي نالي چوندا هئا ان زماني جي ته هي جيڪو ماڻهو آهي سو ڪوڙ ٺاهيو اٿس الله تعالي تي ۽ پنهنجو اسين هنن جي هن کي مڃڻ وارا نه آهيون وقال رب انصرني بما ڪذبون پوء هو جيڪو پيغمبر جيڪو به هو جيڪو به هود هو عليه السلام يا صالح هو يا ڪو ٻيو هو جنهن جو نالو ڪونهي پنهنجو ان چيو ته يا رب